ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງ ສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາດຖະໜາຈະນຳລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມ າສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄຳວ່າ ແຄລໍຣີ ເປັນພາສາອັງກິດທີ່ໝາຍເຖິງໜ່ວຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນນັ້ນເອງ ໃຊ້ວັດແທກພະລັງງານທີ່ໄດ້ມາຈາກການເຜົາຜານອາຫານໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາ ເພາະສະນັ້ນເມື່ອເວົ້າເຖິງຄຳນີ້ຈຶ່ງໝາຍເຖິງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການເຜົາຜານອາຫານໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ປົກກະຕິອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດ ບໍ່ວ່າເປັນພວ ກຜັກ ຫຼືວ່າໝາກໄມ້ ແມ່ນມີປະລິມານແຄລໍຣີຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອເຮົາປ່ຽນແປງສະພາບເດີມຂອງໝາກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະເພີ່ມແຄລໍຣີຫຼາຍຂຶ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງ ໝາກມ່ວງເຊິ່ງເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີວິຕາມິນ ເກືອແຮ່ ແລະ ເສັ້ນໃຍ ໝ າກມ່ວງໜຶ່ງໜ່ວຍໃຫ້ພະລັງງານປະມານ ແຄລໍຣີ ແຕ່ເມື່ອເຮົາເອົາໝາກມ່ວງໄປຈ້ຳກັບແຈ່ວ ຫຼື ນ້ຳຕານ ຫຼື ເອົາໄປກວນ ເອົາໄປດອງ ແລະ ເອົາໄປເຮັດຂະໜົມຊະນິດຕ່າງໆ ຈະເຮັດໝາກມ່ວງນັ້ນມີແຄລໍຣີຫຼາ ຍຂຶ້ນ ບາງຄົນກໍເອົາໄປປັ່ນເອົານ້ຳ ແລ້ວເອົາເປືອກຖິ້ມ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍເສັ້ນໃຍອາຫານເປັນຕາໜ້າເສຍດາຍ ຖ້າກິນຂະໜົມຫວານເຂົ້າໜຽວໝາກມ່ວງ ກໍຈະໄດ້ແຄລໍຣີເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢ່າງແນ່ນອນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານສົງໄສບໍ່ວ່າ ຖ້າເຮົາບໍ່ເອົາຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ມາປຸງແຕ່ງຈະກິນໄດ້ແນວໃດ ເມື່ອຫຼາຍປີຜ່ານມາ ວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດການທົດລອງໂດຍການກິນມັນຝຣັ່ງຕົ້ມພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ກິນຢ່າງອື່ນເລີຍເປັນເວລາ 1 ປີ ຜົນອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກວິທະຍາສາດຄົນນັ້ນຍັງສາມາດຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ກຳລັງຍັງດີຄືເກົ່າ ທຸກວັນນີ້ການປ່ຽນວິທີການກິນໂດຍການນຳອາຫານໄປປຸງແຕ່ງເຮັດໃຫ້ມີແຄ ລໍຣີເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເປັນຕາຢ້ານ ເຊັ່ນ ມັນຝຣັ່ງ 200 ກຣາມ ມີ 140 ແຄລໍຣີ ແຕ່ເມື່ອຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີແຄລໍຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າເອົາໄປອົບກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 520 ແຄລໍຣີ ຖ້າເອົາໄປຈືນກັບນ້ຳມັນກໍຈະເປັ ນ 530 ແຄລໍຣີ ຫຼື ເອົາໄປເຮັດມັນຝຣັ່ງອົບທີ່ເຮົາເຫັນຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ກໍຈະໄດ້ 1,200 ແຄລໍຣີເລີຍ ເຫັນບໍວ່າອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕາມທຳມະຊາດ ເມື່ອເຮົາເອົາໄປຂົ້ວໄປຈືນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາດເຂັ້ມຫຼາຍຂຶ້ ນ ຫຼື ໃສ່ນ້ຳຕານ ອາຫານນັ້ນກໍຈະມີປະມານແຄລໍຣີເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ເປັນຕາເຊື່ອ ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍວ່າເປັນຫຍັງທຸກມື້ນີ້ຄົນເຮົາຈຶ່ງຕຸ້ຍຂຶ້ນ ກໍເພາະອາຫານທີ່ມີແຄລໍຣີນັ້ນເອງ ຖ້າຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຖາມ ພວກເຮົ າຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ແນວໃດ ຄຳຕອບກໍຄືບໍ່ຍາກເລີຍ ຂໍພຽງແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງປັບນິໄສການກິນໃໝ່ ໂດຍການກິນໃຫ້ເປັນທຳມະຊາດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເພາະການກິນຂອງພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນແ ປງອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຢາກກິນ ເຮັດໃຫ້ລົດຊາດແຊບຂຶ້ນ ເບິ່ງເປັນຕາແຊບ ແລະ ສວຍງາມຫຼາຍກວ່າການເບິ່ງຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ການກິນແບບທຳມະຊາດປະຕິບັດຄື ກິນໝາກມ່ວງໂດຍບໍ່ຕ້ອ ງມີນ້ຳປາ ຫຼື ນ້ຳແຈ່ວຈ້ຳ ກິນພືດຜົນຕ່າງໆສົດ ຫຼື ລວກ ຖ້າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແບບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນຄ່າຂອງອາຫານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພາະສານອາຫານຈະບໍ່ເສຍໄປໃສ ຍ້ອນບໍ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ ຢ່າລືມ ເດີວ່າການປຸງແຕ່ງອາຫານເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານເສຍໄປ ແລະ ຍັງເພີ່ມແຄລໍຣີຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນອີກດ້ວຍ ການກິນອາຫານແບບທຳມະຊາດຈະໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍອາຫານຫຼາຍ ກິນແລ້ວອາຫານຈະຢູ່ໃ ນກະເພາະໄດ້ດົນ ເປັນວິທີລົດນ້ຳໜັກທີ່ໄດ້ຜົນເປັນຢ່າງດີອີກດ້ວຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນິໄສການກິນຂອງຄົນເຮົາເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຕ້ອງຫາວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຫຼາຍແບບ ຫຼາຍວິທີ ທ່ານສັງເກດບໍວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານ ຕາມຮ້ານຄິດເຖິງຫຍັງກ່ອນ ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການບໍ ຄົງຈະບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ລົດຊາດຂອງອາຫານເປັນສິ່ງຕົ້ນຕໍ ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຍິນວ່າ ຮ້ານນີ້ຮ້ານນັ້ນເຮັດອາຫານແຊບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງວ່າກາ ນກິນອາຫານທີ່ແຊບນັ້ນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນຄ່າທາງອາຫານພຽງພໍບໍ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຮ້ານອາຫານຫຼາຍແຫ່ງຍັງໃຊ້ແປ້ງນົວໃນການປຸງແຕ່ງອີກດ້ວຍ ແນ່ນອນມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ກິນ ທັງໝົ ດນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ ວ່າຈະມີສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ ຫຼືວ່າເອົາຄວາມແຊບໄວ້ກ່ອນ ເລື່ອງອື່ນເອົາໄວ້ທີຫຼັງ ໃນພາສາອັງກິດມີຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ You are what you eat ທ່ານກິນຫຍັງເຂົ້າໄປ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍຈະເປັນແບບນັ້ນ ແນ່ນອນ ຖ້າເຮົາໃສ່ແຄລໍຣີເຂົ້າໄປໃນຕົວເຮົາຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຮົາກໍຈະມີນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ເຮົາໃສ່ເຄື່ອງດອງຂອງເມົາເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍກໍຈະໄດ້ຜົນກະ ທົບຕາມນັ້ນ ມື້ນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາມາພົບກັນອີກແລ້ວໃນລາຍການຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ທາງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍນຳເອົາເລື່ອງຂອງການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຢຊູໃນການຮັກສາໂລກໃຫ້ ແກ່ປະຊາຊົນມາເວົ້າສູ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວກໍເປັນຊາວບ້ານທີ່ທຸກຍາກ ໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫາທ່ານໝໍກໍຍາກຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທຸກຍາກ ຈຶ່ງເປັນຕາໜ້າອີດູຕົນສົງສານ ພວກເຂົາບໍ່ມີສະຫວັດດີການ ລັດຖະບານທີ່ປົກຄອງໃນສະໄໝນັ້ນກໍເປັນຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຕັ້ງແຕ່ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກ ເກັບພາສີ ແລະ ເລື່ອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນສັງ ຄົມບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງເລີຍ ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ເພາະພຣະອົງກໍເກີດມາເປັນຄົນທຸກຍາກຄົນໜຶ່ງຄືກັນ ພຣະເຢຊູຊົງເກີດມາເປັນລູກຂອງຊ່າງໄ ມ້ ອາຊີບນີ້ກໍເປັນອາຊີບໜຶ່ງທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍອັນໜຶ່ງສຳລັບຄົນທີ່ທຸກຍາກ ພຣະເຢຊູຊົງເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນທຸກຍາກ ວ່າການເປັນຄົນທຸກຍາກນັ້ນ ມັນມີຄວາມລຳບາກສ່ຳໃດ ໃນສະໄໝຂອງພຣະເຢຊູນັ້ ນ ປະເທດໄດ້ຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຊາດອື່ນ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກສອງເທົ່າ ມື້ໜຶ່ງ ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໄປໃນກະຕູບຫຼັງນ້ອຍໆແຫ່ງໜຶ່ງຂອງຊາວປະມົງຜູ້ທຸກຍາກຄົນໜຶ່ງ ພຣະອົງໄດ້ຊົ ງພົບກັບເຈົ້າຂອງເຮືອນມາກ່ອນ ເຂົາມີຊື່ວ່າ ເປໂຕ ຜູ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ແລະ ແຂງແຮງ ສົມກັບເປັນນັກຫາປາ ແຕ່ແມ່ເຖົ້າຂອງລາວນັ້ນບໍ່ສະບາຍ ລາວບໍ່ສະບາຍມາຫຼາຍມື້ແລ້ວ ບາງຄົນກໍບອກວ່າລາວເປັນ ໄຂ້ໄທຟອຍ ໃນບ້ານເມືອງແຖບນັ້ນກໍມີໄຂ້ມາເລເຣຍອີກດ້ວຍ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງນີ້ ເຮົາບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ປານໃດກໍຕາມ ແຕ່ການອັດສະຈັນໃນການຮັກສາໂລກຂອງພຣະເຢ ຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ພະອົງໄດ້ຮັກສາໂລກຂອງທາດຄົນໜຶ່ງຂອງນາຍຮ້ອຍຊາວໂຣມັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເອົາມາເລົ່າສູ່ຟັງມື້ກ່ອນນັ້ນ ພະເຢຊູຮູ້ສຶກເມື່ອຍຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ພະອົງຍັງມີໃຈຢາກຈະໄປຢາມເປໂ ຕທີ່ເຂົາໄດ້ຊ່ວຍວຽກຂອງພະອົງຈົນໝົດມື້ ກະຕູບຫຼັງນ້ອຍໆທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໄປພົບກັບຜູ້ຍິງຊະລາທີ່ໜ້າອີດູຕົນສົງສານຄົນໜຶ່ງ ໃນກະຕູບນັ້ນມີຄົນຢູ່ບໍ່ພໍສອງສາມຄົນ ຄວາ ມອິດເມື່ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຢຸດຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ ພຣະອົງໄດ້ວາງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໃສ່ຍິງຊະລາຄົນນັ້ນ ແລະ ການອັດສະຈັນກໍເກີດຂຶ້ນ ຄືວ່າພະຍາດຂອງຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນໄດ້ຫາຍໄປ ແລະ ຍິງຊະ ລາຄົນນັ້ນກໍໄດ້ລຸກຂຶ້ນມາ ແລະ ຟ້າວເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຄົວ ເພື່ອກຽມອາຫານ ແລະ ນ້ຳ ເພື່ອມາຖວາຍແດ່ພຣະເຢຊູ ຍິງຊະລາຄົນນັ້ນໄດ້ສະແດງນ້ຳໃຈຕໍ່ພຣະເຢຊູ ແລະ ອັກຄະສາວົກຄົນອື່ນໆຂອງພຣະອົງອີ ກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພຣະເຢຊູຊົງມີອຳນາດໃນການຮັກສາພະຍາດ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ຊົງສ້າງເຮົາມາ ພຣະອົງຊົງຮູ້ສະພາບຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາວ່າເປັນແນວໃດ ໃນພຣະຄຣິສຕ ະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍແມ່ນພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງ ພຣະອົງໄດ້ປະກອບ ທຸກສ່ວນເຂົ້າກັນຕັ້ງແຕ່ເຮົາຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ດີວ່າ ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ ແລະ ພວກເ ຮົາຄວນຈະຈື່ເອົາໄວ້ວ່າ ພວກເຮົາເປັນພຽງຂີ້ຝຸ່ນເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວເອົາໄວ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ສ້າງມະນຸດ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ສ້າງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົ າຂຶ້ນມາ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ສ້າງທຸກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມານຊາຕານຈະພະຍາຍາມທຳລາຍພວກເຮົາດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ແລະ ເປັນໄພທຳມະຊາ ດຕ່າງໆ ມາສູ່ໂລກຂອງພວກເຮົາກໍຕາມ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນເຄື່ອງມືຂອງຊາຕານເພື່ອທຳລາຍມະນຸດ ແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊົງປະຖິ້ມພວກເຮົາເລີຍ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ເພື່ອການ ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນຳມາສູ່ພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະສາມາດອ່ານ ຫຼື ໄດ້ເຫັນໄດ້ຍິນຈາກຫຼາຍໆບ່ອນ ກ່ຽວກັບຫຼັກການການປ້ອງກັນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ທ່ານສ າມາດອ່ານໜັງສືຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຖ້າທ່ານບໍ່ທັນໄດ້ມີ ກໍກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາ ແລະ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະສົ່ງໃຫ້ທ່ານທັນທີເລີຍ ທ່າ ນຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ມື້ນີ້ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ມາຢູ່ໃນໂລກນີ້ ແຕ່ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງປະທານຫຼັກການສຸຂະພາບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ເຮົາອາດຈະມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ ຫຼັກການສຸຂະພາບຂອ ງພຣະເຢຊູໄດ້ມອບໃຫ້ກັບພວກເຮົາເມື່ອສີ່ພັນປີທີ່ແລ້ວນັ້ນ ໃນສະໄໝອິດສະຣາເອນໄດ້ຕົກເປັນທາດຢູ່ທີ່ປະເທດອີຢິບ ພວກເຂົາລືມກົດເກນຕ່າງໆທີ່ພຣະເຢຊູຊົງບອກ ເຂົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຄິ ດຄວາມອ່ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ຄົນອິດສະຣາເອນໄດ້ອອກຈາກອີຢິບ ພຣະເຈົ້າຊົງບອກພວກເຂົາວ່າ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງເຕືອນ ຈົ່ງເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ດີແລະກໍ ຖືກຕ້ອງ ຈົ່ງເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນພະຍາດເໝືອນກັບພວກອີຢິບ ພຣະອົງກ່າວອີກວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນແພດຂອງພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ແລະ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວສ ຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາ ທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ